هي ڪافر خدا کان سواء جن کي سڏيندا آهن، سي پاڻ پنهنجي پالڻهار ڏانهن وسيلو ڳوليندا آهن ته انهن مان ڪير ڏاڍو ويجهو آهي ۽ سندس ٻاجهه جي اميد رکندا آهن ۽ سندس عذاب کان ڊڄندا آهن، ڇو ته تنهنجي پالڻهار جو عذاب ڊڄڻ جهڙي شيء آهي.